پندرهن هن ۾ آيتون آهن، پندرهن آيتون آهن ۽ هن ۾ پندرهن يا سترهن دفعا ها ها ها ها جو لفظ اچي ٿو. ويچارو هڪڙو عالم ڳالهه ڪندو هو ته ها ها ته ها ها ها جي ها ها جي هي ڪيئن ٿي هليو اللهم صل علي سيدنا هاڻي ڏسو مسئلو آهي ته هن ۾ ست پندرهن آيتون آهن هاڻي توهان جيڪڏهن ڏسندؤ ته پندرهن جو وچ ڇا آهي

اهي آهن قسم آهن الله تعاليٰ جا مختلف ڳالهين جي متعلق جيڪي هڪ ٻئي جو ضد آهن يا هڪ ٻئي جو مطلب ته ڇا چئجي ٿو اهي آهن هاڻي اٺين آيت جيڪا آهي سا هن هن سورت جو سينٽر آهي مرڪز آهي فوڪس آهي جو جنهن جو حاصل مقصد سڄي جو ستن

ته جنهن نفس ٺاهيو، ونفس وما سواها ۽ نفس جو قسم ۽ جنهن ان کي برابر بنايو آهي، ٺاهيو آهي، ان جو قسم يعني ڪيترا قسم ٿي ويا الائي پندرهن آيتن ۾ گهڻا قسم ٿي ويا.

تقويٰ جو ۽ فجور جو. فجور ڇا آهي؟ جيڪي الله تعاليٰ جي حڪمن کان ٻاهر ڳالهيون آهن، گناهه جون ڳالهيون آهن، فاجر ماڻهو جيڪي آهن، فجر صبح کي چئبو آهي، فجر اها شيء جيڪا نڪري اچي ائين ڪري سخت جيئن سج نڪري ايندو آهي ته اهڙي نموني سان سختي سان اهڙي نموني سان هڪڙي ڳالهه پنهنجي ربيلين ۾ يا پنهنجي معاصي ۾ يا نافرمانيء ۾ جيڪڏهن ڪا ڳالهه ڪجي گناهه گناهه جي زبردستي اها فاجر فجور جي ڳالهه آهي ته الله تعاليٰ الهام ڪري ڇڏيو آهي نفس کي يعني روح کي يعني ان کي ساهه کي ته ڪهڙي ڳالهه جيڪا آهي سا فجور آهي، ڪهڙي ڳالهه غلط آهي، ڪهڙي ڳالهه نافرماني الله تعاليٰ جي، ڪهڙي ڳالهه گناهه واري آهي، ڪهڙي ڳالهه تقويٰ واري آهي، توهان کي سمجهه ۾ اچي ويندي ته هيء تقويٰ واري ڳالهه آهي، چڱائي واري ڳالهه، هر هڪ کي، ڀلي ڪافر هجي، مؤمن هجي، سڀ ڪنهن کي خبر آهي ته هي ڪوڙ ڳالهائڻ جيڪو آهي، جڏهن ڪوڙ ڳالهائيندو ته هن جي منهن هڪڙو ته خراب ٿي ويندو هليو هڪڙو بڇڙائپ هن جي جو ليپو اچي ويو هليو مٽيء جو جو اهڙي نموني سان ٻوٿ ٿي ويندو ڪارنهن وارو ٿي ويندو هليو هڪڙو رت جيڪو آهي سو سڪي ويندو هليو جڏهن ڪوڙ ڪوڙو ماڻهو ڳالهائيندو هاڻي هي ڪوڙ ڊٽيڪٽ ڪرڻ جون مشينون ٺاهيون اٿن پوء اهي ڪوڙيون آهن ڪي سچيون آهن خبر نه آهي پر اهي به هن کي استعمال ٿا ڪن ماڻهو پر مطلب ته انسان هونئن ئي ڏسندو چهري ڏانهن ڪنهن ماڻهو مومن جيڪو آهي ڏسندو ته هي ماڻهو ڪوڙ ٿو ڳالهائي يا سچ ٿو ڳالهائي ڇو جو هن جو ٻوٿ لهي ويندو هليو ڪوڙ ڳالهائڻ وقت هن جي شڪل بدلجي ويندي هلي ۽ تقويٰ واري ڳالهه هن کي سچ ويندي ته چڱائي جي ڪندو ته هن کي هڪڙي خوشي ٿيندي هڪڙو بشارت هڪڙي هن جي منهن تي اچي ويندي هلي هڪڙو سهڻائپ هن جي بوٿ تي اچي ويندي هلي جيڪو چڱائي جو ڪم ڪندو خوشي يعني اها الله الله تعاليٰ الهام ڪري ڇڏي آهي پنهنجي انس هر هڪ نفس تي هر هڪ نفس تي هڪ هر هڪ ساهه کڻندڙ شيء تي

اهو انهي فلاح پاتي، انهي ڪاميابي حاصل ڪئي، اهو جيڪو آهي سو Successful ٿيو، انهي مطلب ته ڇوٽڪارو حاصل ڪيو، جيڪو به لفظ توهان استعمال ڪرڻ چاهيو، فلاح جي معنيٰ آهي ڪاميابي، ته ڪاميابي حاصل ڪئي، ڪاميابي ڪهڙو ٿو حاصل ڪري ماڻهو؟ جنهن پنهنجي پاڻ کي پاڪ ڪيو انهي الهام جي مطابق يا پهر ان قرآن جي متعلق يا تورات جي متعلق جنهن پنهنجي پاڻ کي نفس کي ٺاهيو بنايو انجيل جي متعلق زبور جي متعلق مطلب ته جي لحاظ کان هن انهي تي هليو ۽ ۽ انهي پنهنجي پاڻ کي پاڪ رکيو انهي نموني سان انهي هر هڪ منهاج جيڪو الله تعاليٰ ٺاهيو آهي هر هڪ قوم جي لاء اسان جي ملت هي آهي محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم جي قرآن جي حساب سان پر جيڪي اسان کان اڳ ۾ امتون گذري ويون هاڻ انهن جو قانون ختم آهي پر ابالش ٿي ويو هليو ڇو جو ان تي هلن ڪونه ٿا انهي لحاظ کان پر مطلب جيڪو جنهن قانون تي ٿي هليو ته ان کي ان تي خوشي ٿيندي ته ڀئي آئون ئي هن تي هلان ٿو. هيء سهڻي ڳالهه آهي. انهيء ڪاميابي حاصل ڪئي، جيڪو پاڪ رکي پنهنجي نفس کي ان لحاظ کان ۽ وقد خاب من دساها ۽ بيشڪ اهو جنهن پنهنجو گندو ڪم ڪيو جنهن پنهنجي پاڻ کي دسيو کڻي ڇڏي سنڌي ۾ چئجي جنهن ان نفس کي پنهنجي جيڪو نفس ٿو چوي ان کي ته بابا ائين نه ڪر ته هو ائين ڪري ٿو بڇڙائي جو ڪم ڪري ۽ پنهنجو سائين لکيو آهي بيشڪ هارايو خاب معنيٰ هارايو معنيٰ نقصان پاتائين ان جنهن گندو ڪيو ان کي يعني نفس کي جنهن گندو ڪيو جنهن نفس کي بڇڙو ڪيو تنهن جنهن هڪڙو دس جو لفظ لفظ دساها لکيو پيو آهي هاڻ سنڌيء ۾ هڪڙو ويجهو دس نفس کي پنهنجي دسي ان کي بڇڙي گند ۾ وجهيس اهڙي نموني سان هاڻي سنڌي جو ته لفظ ڪونهي پر مڙئي ائين هڻون ٿا ائين ته مطلب ته اها معنيٰ ته نفس کي نفس جي نفس چيس ته ائين نه ڪر ته هي چوندو نه آئون ڪندس ائين جيئن منهنجي مرضي آهي ته پوء اهو ان جو ناڪام ٿيو ان جو نقصان خساري وارو ٿيو ٽوٽي وارو ماڻهو ٿيو هاڻي اهو ڄڻ اٺين آيت، نائين ۽ ڏهين آيت ۾ ڄڻ انهن ٻنهي ڌرين جي هڪڙي ڀيٽ پيش پيش ٿي وئي، ڀيٽ الله تعاليٰ ٻڌائي، هاڻ انهي کان پوء جيڪو آهي سو يارهين آيت کان وٺي آهي ثمود جي ڳالهه، ثمود جي قوم جيڪا هئي ان تي حضرت صالح عليه السلام آيو ۽ پنهنجو ناقه هن جي اٺڻي جي هن چيو اسان کي معجزو ڏيکار معجزو ڏيکار ڪهڙو معجزو توهان کي ڏيکاريون سائين چيائون ته بس هي هي جيڪو جبل آهي پريان انهي منجهان بس هي ڏاچي نڪري اچي پنهنجو اٺ نڪري اچي ان سان گڏ ان جو ٻچو به هجي پوء جيڪو آهي سو اسان ڏسون ۽ ان سان اسان کير به پيئون ان جو فلاڻ ڪريون هيئن ڪريون هيئن ڪريون پوء اسين توکي مڃينداسون پوء ڏاچي برابر نڪري به آئي پنهنجو ان جي ڌيء به نڪري آئي هن منجهان

ڪنٽرول ڪيو ويٺو آهي پاڻي کي پاڻي اسان ڪنهن کي ڪونه ڏينداسون تنهن ڪري پنهنجو ڳالهه ختم آهي چيو ٺيڪ آهي ڳالهه ختم آهي پوء هاڻي توهان تي الله تعالٰي عذاب ٿو موڪلي پاڻ ان ڳالهه جو ذڪر هتي اچي ٿو ان آيت کان وٺي پنهنجو ڪذ ڪذبت ثمود ثمود بيشڪ ڪوڙو ڪيو پيغمبر کي بطغواها پنهنجي شرارت سان، پنهنجي طغا سان، پنهنجي Rebelliousness سان، اذ انبعث اشقاها، جڏهن انهن منجهان هڪڙو نڀاڳو، سڀئي ترڙ نڀاڳو، جيڪو سڀني کان وڌيڪ نڀاڳو، اهو ٿيندو اشقا، شقي، شقي معنيٰ ٽٽل دل وارو، پر ان جو Superlative، جيڪو چئجي بابا Good، Better، Best، ته Good جيڪو ٿيو شقي، نڀاڳو جيڪو آهي سو شقي، ۽ صفا ترڙ نڀاڳو جيڪو آهي سو سپرليٽو جيڪو هو چئجي ته The worst person جيڪو آهي سو اهو ٿيو اشقا ته اهو جيڪو آهي نڀاڳو جيڪو ان منجهان اٿيو جنهن کي ماين آڇ ڪئي ته بابا اسين تنهنجون آهيون توسان گڏ سمهنديونسين هيئن ڪندوسون هون ڪندوسون پر تون هاڻي اهو ڏاچي آهي اسان کي ماري ڏي بس پوء هن چيو ٺيڪ آهي آئون اهو ڪريان ٿو ان ڳالهه تي مطلب ته جيڪي به فتنا ٿين ٿا اهو زر زمين ۽ پنهنجو زن جي ڪري ٿين ٿا

ناقة الله وسقياها هن رسول به انهن جي چيو انهن کي تي ته هيء الله جي اٺڻي اٺي آهي اٺ آهي هن کي جيڪو آهي سو پاڻي پياريو هڪڙي ڏينهن هي پيندي ۽ هڪڙي ڏينهن توهين پيئو توهان جو اهو سال فڪذبوه فعقروها پوء الله تعاليٰ چيو ته ان کي انهن ماڻهن ڪوڙو ڪيو نبيء کي ۽ ان جو اٺڻ جو عقر ان جي گوڏا ڀڃي وڌائون گوڏ تلوار سان ڪري گوڏا ڀڳائون سو هو ٺيڪ آهي مري وئي فدمدم عليهم ربهم پوء ان تي تباهي آندي الله تعالي انهن تي انهن جي رب بذنبهم سندن ڏوهه جي ڪري سندن گناهه جي ڪري فسواها پوء هڪ جي هڪ هڪ بس هڪ سڀ هڪ ساريکو ڪري ڇڏيائين سڀني کي سوا. هاڻي سواها جو لفظ هتي به آيو ان کان اڳ ۾ به آيو پر ان ڏانهن وري پوئتي ٿا موٽون. فسوا هڪ جهڙا ٿي وڃن ۾ جيئن هڪڙو جبل هجي وري مٿاهين هجي هيٺاهين هجي مٿاهين هجي ان کي بلڊوزر سان آڻي يا الله تعالا جي حڪم سان سڀ هڪ ٿي وڃن هليا سڌو سنئون پٽ ٿي وڃي هليو اهو ٿي ويو هليو مطلب ته سڀني کي اسان ماري ڇڏيو دسيا پيا هئا سڀئي ۽ پنهنجو سڀ ختم ٿي ويا هليا هڪ جهڙا ٿي ويا هليا فدمدم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ان جو ڪنڪلوزن جيڪو آهي سو هن آخري آيت ۾ آهي ته الله تعالي کي افسوس ڪونه ٿيندو ته جو الله تعالي ان عقبا کان ان عاقبت کان ان پڇاڙيء کان ڪونه ڊنو ته پوء ان سان ڇا ٿيو خوف ڪونه ڪيائين يا پنهنجو هيڻائي ڪونه ڏيکاريائين، يعني حضرت نوح عليه السلام جو جڏهن ذڪر ڪري، تورات وارا پوء لکن ٿا ته الله تعاليٰ کي ڏاڍو افسوس ٿيو ته اڙي بندا مون ڇا ڪري ورتو، چي الله تعاليٰ کي خبر ئي ڪونه هئي ته ڇا ڇا ٿيندو جو طوفان جو ايندو ماڻهو مري ويندا هليا پوء هاڻي هنن تورات ۾ لکي ڇڏيو آهي ته بس مون کي ڏاڍو الله سائين کي چيو الله سائين کي افسوس ٿيو ڏاڍو چي وئي هي ته ڪم مون ڪيو خراب هاڻي اهڙو ڪم وري آئون ڪونه ڪندس يعني پڇتايائين پنهنجو پاڻ نعوذ بالله معاذ الله الله تعاليٰ ڇا لاء پڇتائيندو جڏهن هن کي خبر آهي ٿئي ٿيندي جي جيڪو ٿيڻ وارو آهي ان جي هن کي خبر آهي ان ڪري هن کي پڇتائڻ جي ڪا ضرورت ڪونهي ڪا پڇتائڻ ڇو جو هن کي خبر هئي هي ٿيندو سڄي قوم جو جيڪي ماڻهو هئا مطلب ته مارڻا هئا الله تعاليٰ کي ڇو جو سڀئي نڀاڳا هئا سڀئي ڪافر هئا ان کي پوء وري نسل جيڪو آهي سو نئين سنئين حضرت نوح عليه السلام کي چئجي ٿو اها آدم ثاني يعني ٻيو نمبر آدم آهي هن حضرت آدم جو اولاد ٿيو پوء ايترو وڌيو ايترو وڌيو الاء ڪيترا ملين سال ڇا ٿيو ڇا ٿيو ڇا ٿيو انهي کان پوء ڪيترا هزار ڪي ڪيترا لکين اسان کي خبر ناهي ڪيترا پر تورات وارا چوندا هئا ڇهه هزار سال ايترا سال بهرحال جيڪو به ٿيو ان کان پوء حضرت نوح عليه السلام جو وري اولاد جيڪو آهي ٽن پٽن منجهان اتان جيڪو ٿيو وڌيو اسين انهي خلق منجهان پيدا ٿيا آهيون جيڪي اهي ٽي آهن مطلب تورات ۾ ائين آهي قرآن شريف ۾ مطلب ته انهي ڳالهه جي تصديق ٿئي ٿي بهرحال هاڻي هتي الله تعالٰي فرمايو ولا يخاف عقبا انهي جو جواب آهي اهڙي قسم جون جيڪي ڳالهيون تورات ۾ آهن انهن جو الله تعالٰي ائين پنهنجو هلندي هلندي ان جو جواب ڪٿي ڪٿي لکي لکي ڇڏيو جو بابا اسان کي افسوس ڪونه ٿيندو جڏهن اسين ڪنهن قوم کي تباهي بربادي ڪنداسون ناس ڪنداسون وري موٽون ٿا شروع ڏي سورت جي والشمس وضحا سج جيڪو آهي پاڻ ته سنڌي ۾ سج جيم تي پيش تشديد آهي ته اهو ٿيو ميسڪيولن مذڪر ٿيو پر عربيء ۾ سج جيڪو آهي سو مؤنث آهي. هاڻي انهيء مؤنث جي حساب سان هيء ها ها ها ها جيڪا هلي پئي، اها مؤنث جي حساب سان هلي پئي. پر هي عجب جهڙي ڳالهه آهي ته هيتريون پندرهن آيتون سڀني ۾ ها ها لڳي پئي آهي، ها ها ها ها، معنيٰ انهيء مؤنث، اها جيڪا مادي آهي، انهيء هيئن ڪيو، انهيء جيڪا مادي آهي، نفس جيڪو آهي سو مادي آهي، جيڪو پر چنڊ سان پهريون چار آيتون سورج سج سان ٿيون لڳن، سج جيڪو انهيء جي پويان ٿو لڳي، جيڪو هيئن ٿو ٿئي، جيڪو هيئن ٿو ٿئي، انهيء کان پوء نفس سان ڳالهه ٿي هلي، انهيء کان پوء مطلب ته اهڙي نموني سان سڀ مادي آهي، انهيء ڪري ها سان مطلب فيمنن آهي. هاڻ پهرين فرمائي ٿو والشمس ۽ سجڙي، سج، سج ته ميسڪولن ٿيو، هاڻ اسين چئون سج ته نر آهي بابا، نر آهي سج، شينهن لڳو پيو آهي، ڏينهن ته شينهن لڳو پيو آهي، وري سج ڪير ٿي، عربي جو طريقو اهو آهي.

سج جي پويان جيڪو هلي ٿو معنيٰ سج به هلي پيو ۽ چنڊ به هلي پيو ٻئي ڄڻا لڳا پيا آهن پنهنجي اسفيئر ۾ پنهنجي هر هڪ جيڪو انهن کي آربٽ مليل آهي ان تي هلن پيا هو هڪڙو اڳيان ٻيو پويان پيو هلن هو جيڪو ان جي پويان پيو هلي سج چنڊ ٻئي پيا هلن ۽ چنڊ جون تاريخون جيڪي آهن سي سال ۾ ڏهه گهٽ ٿيون ٿين

چٽو چٽو ٿو ڪري ڏينهن جيئن يعني سجڙي نڪري جڏهن اچي ٿي سجڙي ته اهو سڄو روشن ٿو ٿي وڃي سڄو ڏينهن جيڪو آهي روشن ڏينهن ته شينهن ٿو ٿي وڃي هليو ته ان ڪري جلاها سج سان واسطو وري ان جو ٿيو جڏهن هو چٽو ٿو ڪري ڏينهن کي

رات جيڪا آهي سا ڍڪي ٿي ڏينهن کي. ڏينهن جي روشني کي معنيٰ سج کي ڍڪي ڇڏيائين. رات اچي وئي، سج ويو هليو هيٺ پنهنجو ٻئي پاسي ته اهو لهي ويو هليو سج ته ان جو جيڪو آهي سو اثر ٿيو ڄڻ اهو ته اوندهه ٿي وئي هلي. والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها هاڻ هتي سماء جيڪو آهي آسمانڙي جيڪا آهي

ڪم ٿي ڪري پئي. والارض وما طحاها حالانڪ طحاها ۽ جيڪو ڌرتي آهي اها جيڪا جي ان کي ڪهڙي نموني سان پک ۽ ان جو پکيڙجڻ ڌرتي کي پکيڙي ڇڏيو ڪهڙي نموني سان الله تعالي ته هي سڄي ڌرتي آهي ماڻهو هلي پيو سن رستا پيو ٺاهي ڪيئن ڇا پيو ٿئي والارض وما طحاها

بهرحال جو انگريزي ۾ سيکاريان توهان کي جو ٿوري ٿوري مون کان وسري وئي هاڻي سو ونفس وما سواها ۽ نفس جنهن کي ان ٺيڪ ٺاڪ ڪريو سڌو ڪريو آهي سواها سواها جيڪو هتي لفظ آيو نفس کي جنهن ٺاهيو آهي ۽ ان کي سڌو ڪيو آهي

سٺائي، هن کي خوشي ٿئي ٿي توهان جانور سان ڳالهايو ڪو سهڻي نموني سان ته هو سهڻي نموني سان توهان سان پيش ايندو، جو جانور سان ڳالهايو سختي سان، بڇڙائي سان، هن کي گار گند ڏيو ڪتي کي، ٻلي کي، هن کي هن کي ته هو فورن سمجهي ويندو ته توهان جيڪو آهي سو هن سان نموني سان خراب نموني سان ٿا هلو.

حلال حرام کان جو لحاظ رکي پنهنجي پاڻ کي پاڪ رکيائين حرام کان پرهيز ڪيائين ۽ پنهنجو حلال تي هليو جيڪو امر بالمعروف تي هليو ۽ ۽ نهي عن المنڪر کان بچيو مطلب ته جيڪي به الله تعالي حساب ڪري ڇڏيا آهن تورات ۾ انجيل ۾ قرآن ۾ سڀ ڳالهيون ٻڌائي ڇڏيون آهن ٻين ڪتابن ۾ جيڪي الله تعالي انهن ۾ وجهي ڇڏيون اٿس قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها بيشڪ اهو ناڪام ٿيو اهو جيڪو آهي سو ٽوٽي ۾ نقصان ۾ ٿيو خواب جيڪو آهي سو ان هارايو ان کٽيو نه، هارايو کٽين جي هارائين هنڌ تنهنجو هي پاڻهي چوندئي پيء ڀري جام جنت جو جيڪڏهن کٽين ته پوء وقد خاب من دساها جنهن پنهنجي نفس کي گندو ڪيو انهيء بڇڙائيء منجه وڌائين سڄو ڪاهي پيو بڇڙائيء منجه ان کان ٻاهر نڪتو ئي ڪونه ڪو مرڻ کي مري ويو هليو پر بڇڙائيء تي مئو شراب پيئندي مري ويو هليو نشي ۾ مري ويو هليو زناڪاري ۾ مري ويو هليو، چوري ڪندي مري ويو هليو، بڇڙائي ڪندي رشوت خوري ڪندي ڪندي مري ويو هليو، الله کان توبه ڪونه ڪيائين، الله ڏانهن وريو ڪونه، موٽيو ڪونه، الله کان توبه ڪونه ڪيائين، مغفرت ڪونه گهريائين، بس هو ائين مري ويو هليو ته جهنم ۾ اتي ويندو، اٿندو به انهيء حالت ۾. جنهن حالت ۾ مئو آهي، انهيء ڪري اهو سڄو نموني جو خلاصو اهڙي قسم جي آيت آهي هيء. هاڻ وري انهيء حاصل مقصد سڄي سورت جو اهو ڪريون ته پهريون جيڪي آيتون آهن ست، انهن منجهه الله تعاليٰ قسم کنيو فلاڻين فلاڻين فلاڻين شين جو ۽ اٺين آيت منجهه جيڪو حاصل مقصد ان جو سينٽر مرڪز جيڪو آهي سو اهو ٻڌايائين ته نفس کي الهام ڪيوسون فجور ۽ تقويٰ جو ۽ پنهنجو انهيء کان پوء ٻڌايائين ته هي ڪامياب آهن ۽ هي ناڪام آهن. ان کان پوء ناڪام جو مثال ٻڌايائين ثمود جي قوم جو. ان ۾ ڪاميابي جو مثال بس اهو رڳو ٿي ويو هليو ته جنهن جنهن چڱو پنهنجي پاڻ کي پاڪ رکيو اهو انهي کٽيو. هاڻ انهي جو جواب وري اڳتي جيڪا والليل اذا يغشيٰ انهي منجهه ٻئي مثال ايندا ۽ انهي ۾ سڀ ويريئيشنس به آهن سڀئي جيڪي مختلف شين جا انهي ۾ ته ههڙا هي ڪاميابي وارو ماڻهو آهي حضرت ابوبڪر صديق جو ان ۾ ذڪر ٿو اچي مطلب ته جيڪو ههڙي نموني سان عمل صالح ڪندو ههڙي نموني سان چڱايون ڪندو ماڻهن سان ههڙي نموني سان ته اهو هڪڙو چڱائي وارو پهلو آهي ۽ هن سورت ۾ ۾ هي جيڪو آهي ثمود جو جيڪو ذڪر اچي ويو جو قوم جو حضرت صالح عليه السلام جي قوم جو جنهن ڏاچي کي ماريو ان جو مثال اچي ويو ۽ آخر ۾ جيڪو آهي سو الله تعالي فرمايو ته الله تعالي کي افسوس ڪونهي جڏهن عذاب موڪلي ٿو ڪنهن قوم تي هاڻ اسان هينئر ڏسون جيڪي عذاب اچن پيا وما تشاؤون الا ان يشاء الله هو ڪونهن چاهيندا توهان ڪونهن چاهيندو ڪير به ڪونهن چاهيندو وما اقتتلوا الا ان يشاء الله نه وڙهندا جيڪڏهن الله تعالي نه چاهي ته هي جيڪي هينئر وڙهن پيا ڍينگر ٿين پيا ڪي مارين پيا الله تعاليٰ جي چاهي ته اهي هوندن نه مارين هڪ ٻئي کي پر الله تعاليٰ چاهي ٿو ته ڀلي مارين